ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سېكرېتارى ما شىڭرۇ يەتتىنچى ماي كۈنى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ۋە ئۈرۈمچىدىكى بىر قىسىم ئالىي مەكتەپ ئوتتۇرا تېخنىكوملارنىڭ ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچى ۋەكىللىرىگە نۇتۇق سۆزلەپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بەزى غەرب ھۆكۈمەت ۋە پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئەيىبلىنىۋاتقان شىنجاڭ سىياسىتىنى شەرھلىگەن ما شىڭرۇينىڭ تەكىتلىشىچە، نۆۋەتتە ئۇلار باش سېكرېتار شى جىن پىڭ ۋە كومپارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە شىنجاڭنىڭ كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇش ۋە مىللىي گۈللىنىشتىكى ئىستراتېگىيەلىك ئورنىنى مۇستەھكەملىمەكتە ئىكەن. شىنجاڭ گېزىتىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ما شىڭرۇي سۆزىدە شى جىن پىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتىگە ئائىت بىر يۈرۈش مۇھىم نۇتۇقلىرى ۋە شىنجاڭنىڭ خىزمەت ئەمەلىيىتى توغرىسىدىكى مۇھىم كۆرسەتمىلىرىنىڭ روھى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭنى باشقۇرۇش ئىستراتېگىيەسىنى قانداق قىلىپ چوڭقۇر، تولۇق ۋە توغرا يولغا قويۇش ھەققىدە سىستېمىلىق چۈشەنچە بەرگەن. ئۇ يەنە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ۋەزىيىتى ۋە ئۇنىڭ نۆۋەتتىكى ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋەزىيىتىنى خىتاينىڭ كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇش ۋە مىللىي گۈللىنىشىدە شىنجاڭنىڭ تۇتقان ئىستراتېگىيەلىك ئورنىغا باغلاپ چۈشەندۈرگەن. ما شىڭرۇي مۇنداق دېگەن. نۆۋەتتە بىز باش سېكرېتار شى جىنپىڭ ۋە كومپارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە شىنجاڭنىڭ كۈچلۈك دۆلەت قۇرۇش ۋە مىللىي گۈللىنىشىمىزدىكى ئىستراتېگىيەلىك ئورنىنى مۇستەھكەملەۋاتىمىز ئاكتىپلىق بىلەن ياۋرو-ئاسىيا ئوتتۇرىسىدا ئالتۇن يول قۇرۇپ كۆۋرۈكلۈك يولىنى ئېچىۋاتىمىز يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك تايانچ نۇقتىسىنى بەرپا قىلىپ دۆلەتنىڭ ئېنېرگىيە بايلىقىنىڭ ئىستراتېگىيەلىك كاپالەت بازىسى

خىتاي پۇقرالىرىنىڭ مەزكۇر شتاتتا يەر مۈلۈككە ئىگە بولۇشىنى چەكلىگەن. مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر قانۇن خىتايدىن باشقا ئامېرىكىنىڭ روسىيە، كۇبا، ئىران، شىمالىي كورېيە، سۈرىيە قاتارلىق رەقىبلىرىنىڭمۇ مەزكۇر شتاتتا يەر مۈلۈككە ئىگە بولۇشىنى چەكلەيدىكەن. فلورىدا شتاتى ئامېرىكىدا خىتاينىڭ يەر مۈلۈككە ئىگە بولۇشىنى چەكلەيدىغان بىردىنبىر شتات ئەمەس. بۇنىڭ ئالدىدا مونتانا شتاتىنىڭ شتات باشلىقى خىتاي پۇقرالىرىنىڭ دېھقانچىلىق مەيدانلىرى ھالقىلىق ئۇل ئەسلىھەلەردە ۋە ھەربىي ئەسلىھەلەرنىڭ ئەتراپىدىن يەر سېتىۋېلىشىنى چەكلىگەن. ئامېرىكىنىڭ شىمالىي كارولىنا شتاتىنىڭ كېڭەش پالاتاسى بۇ يىل ئۈچىنچى ئايدا چەت ئەل پۇقرالىرىنىڭ مەزكۇر شتاتتا يەر مۈلۈككە ئىگە بولۇشىنى چەكلەش توغرىسىدىكى قانۇن لايىھەسىنى ماقۇللىغان ئىدى. ئوخشاش بىر ۋاقىتتا ۋىرجىنىيە شتاتىمۇ قانۇن ماقۇللاپ، خىتاي، ئىران، كۇبا، روسىيە قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ ھۆكۈمەت ئاپپاراتلىرىنىڭ مەزكۇر شتاتتا دېھقانچىلىق مەيدانى سېتىۋېلىشىنى مەنئى قىلغان ئىدى. ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسىنىڭ خەۋەر قىلىشىچە، نۆۋەتتە خىتاي پۇقرالىرىنىڭ يەر مۈلۈككە ئىگە بولۇشىنى چەكلەشنى ئويلىشىۋاتقان شتاتلار تېخىمۇ كۆپەيمەكتە ئىكەن. ئامېرىكا، خىتاي مۇناسىۋەتلىرىنىڭ كەسكىنلىشىشى، بولۇپمۇ يېقىندا خىتاي بىر جاسۇسلۇق ھاۋا شارىنىڭ ئامېرىكا ھاۋا بوشلۇقىدىن ئۇچۇپ ئۆتۈپ، ئامېرىكىنىڭ ئاتلانتىك دېڭىز قىرغىقىدا ئېتىپ چۈشۈرۈلۈشىدىن كېيىن، خىتاينىڭ ئامېرىكىدىن يەر سېتىۋېلىپ، جاسۇسلۇق ياكى بۇزغۇنچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىشىغا بولغان ئەندىشە تېخىمۇ كۈچەيگەن. نۆۋەتتە ئامېرىكىنىڭ ئون بىر شتاتىنىڭ قانۇن چىقىرىشى ياكى قانۇنىي ۋاسىتىلەرنى قوللىنىپ، خىتاينىڭ ئامېرىكىدا يەر مۈلۈككە ئىگە بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنى ئويلىشىۋاتقانلىقى مەلۇم. لېكىن ئامېرىكا ئاۋازى رادىيوسىنىڭ ئېيتىشىچە، نۆۋەتتە فلورىدا شتاتىنىڭ باشلىقى ران دېساتوسنىڭ ئىمزالىشىغا سۇنۇلغان ۋە بۇ يىل يەتتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ ئىجرا قىلىنىدىغان بۇ قانۇن فلورىدا شتاتى تۇرۇشلۇق خىتايلارنىڭ نارازىلىقىغا ئۇچرىغان،

خىتاي پاكىستان ۋە ئافغانىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىرى ئالتىنچى ماي كۈنى پاكىستاننىڭ ئىسلامئاباد شەھىرىدە ئۇچراشقاندا خىتاي تەرەپ پاكىستان ۋە ئافغانىستاندىن خىتاينىڭ تېررورلۇققا قارشى كۈرىشىگە ياردەم قىلىشنى شۇنداقلا خىتاينىڭ مەنپەئەتىنى قوغداشنى تەلەپ قىلغان خىتاي پاكىستان ئافغانىستان ئۈچ تەرەپ دېئالوگى بۇنىڭدىن ئىككى يىل ئاۋۋال توختاپ قالغاندىن كېيىن ئۆتكەن ھەپتىنىڭ ئاخىرى ئىسلامئابادتا قايتا ئەسلىگە كېلىپ خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىنگاڭ پاكىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بىلىۋال بۇتتو زەردارى ئافغانىستان تالىبان ھۆكۈمىتىنىڭ مۇۋەققەت تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەمىرخان مۇتتەقى بىلەن ئۇچراشقان ياخۇ خەۋەرلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە ئۇچرىشىشتا چىنگاڭ بۇ ئۈچ دۆلەت تېررورلۇقنىڭ ھەر خىل شەكىللىرىگە قارشى تۇرۇشى ياكى بۇ خىل ھەرىكەتلەرنى ئېتىراپ قىلىشتا قوش ئۆلچەم قوللىنىشقا قارشى تۇرۇش كېرەكلىكىنى ئېيتقان ئۇ يەنە خىتاي ئافغانىستان ۋە پاكىستاننىڭ خىتاي پۇقرالىرىنى خىتاي ئورگانلىرى ۋە قۇرۇلۇشلىرىنى قوغداشنى كۈچەيتىشنى ئۈمىد قىلىدۇ دېگەن چىنگاڭنىڭ غەرب ئەللىرى ۋە خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرى خىتاينى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق قىلىشتا تېررورلۇقنى بانە قىلىش بىلەن ئەيىبلەۋاتقان بىر ۋاقىتتا پاكىستان بىلەن ئافغانىستاندىن خىتاينىڭ تېررورلۇققا قارشى كۈرىشىگە ياردەم بېرىشنى تەلەپ قىلىشى دىققەت قوزغىدى

ئەمىرخان مۇتتەقى بولسا ئافغانىستان خىتايغا قارشى كۈچلەرنىڭ ئافغانىستان زېمىنىدا پائالىيەت قىلىشىغا يول قويماسلىق توغرىسىدىكى ۋەدىسىنى قايتا تەكىتلىگەن خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى تەسىرى تېز كېڭىيىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، خىتاي رەھبىرى شى جىنپىڭ ئون سەككىزىنچى ماي كۈنى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بەش جۇمھۇرىيەتنىڭ پىرېزىدېنتلىرىنى خىتاينىڭ شيەن شەھىرىدە كۈتۈۋالىدىكەن.

ئۇيغۇرلار رايونىنى ئومۇميۈزلۈك خىتايلاشتۇرۇش بىلەن تەييارلىنىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، تۇنجى قېتىم ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ رەھبەرلىرىنى خىتايدا مەخسۇس كۈتۈۋېلىشىدۇر. ھالبۇكى، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى بۇ جۇمھۇرىيەتلەر خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشىغا سۈكۈت قىلىش، ھەتتا BDTدا ئۇنىڭ قىلمىشىنى قوللاش بىلەن ئەيىبلىنىپ كەلگەن. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدە، سۆھبەتنىڭ خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى بىلەن بولغان ئىقتىسادىي ۋە دىپلوماتىك مۇناسىۋەتلىرىنى كۈچەيتىشكە مەركەزلىشىدىغانلىقى قەيت قىلىنماقتا. خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئاساسلىق نېفىت، تەبىئىي گاز خېرىدارى بولۇپ، بۇ جۇمھۇرىيەتلەر خىتاينىڭ ياۋرو ئاسىيا تۆمۈر يولىنى ياۋروپاغا تۇتاشتۇرۇشتا، شۇنداقلا شى جىنپىڭنىڭ بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشىدا ھالقىلىق رايون بولۇپ كەلدى. خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا جۇمھۇرىيەتلىرى باشلىقلىرىنىڭ شىئەن يىغىنى خىتاينىڭ فرانسىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى لۇ شايېنىڭ يېقىندا سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى جۇمھۇرىيەتلىرىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنىڭ خەلقئارالىق قانۇنىي ئاساسى يوق دېگەن سۆزى خەلقئارادا قاتتىق غۇلغۇلا قوزغىغان. شۇنداقلا قازاقىستاننىڭ خىتاي پۇقرالىرىغا ۋىزىسىز ساياھەتنى يولغا قويۇشى قازاقىستاندا ئەندىشە قوزغاپ، نۇرغۇن نارازىلىققا سەۋەب بولغان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلىدىكەن. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چىن گاڭ سەككىزىنچى ماي كۈنى ئامېرىكىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى نىكولاس بۇرنىس بىلەن كۆرۈشۈپ خىتاي ئامېرىكا مۇناسىۋەتلىرىنىڭ يىمىرىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى بۇنىڭ ئۈچۈن ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنى مۇقىملاشتۇرۇش ھازىرقى ئەڭ جىددىي مەسىلە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگەن خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ تورىدا ئېلان قىلىنغان بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرىدا چىن گاڭنىڭ سۆزى قەيت قىلىنغان بولسىمۇ ئەمما نىكولاس بورنىسنىڭ ئۇنىڭغا قانداق جاۋاب بەرگەنلىكى تىلغا ئېلىنمىغان باش ئەلچى نىكولاس بورنىس سەككىزىنچى ماي تىۋىتتېردا ئېلان قىلغان ئۇچۇرىدا ئۆزىنىڭ چىن گاڭ بىلەن چۈشكەن سۈرىتىنى ھەمبەھىرلەپ ئۇنىڭ بىلەن ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋەتلىرىدىكى خىرىس شۇنداقلا مۇناسىۋەتلەرنى مۇقىملاشتۇرۇش ھەم تېخىمۇ يۇقىرى دەرىجىلىك ئالاقىلارنىڭ زۆرۈرلۈكىنى مۇزاكىرە قىلغانلىقىنى ئېيتقان. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئۇچۇرىدا ئېيتىلىشىچە، چىن گاڭ خىتاي ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا ھادىسە كېلىپ چىقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا خىتاي ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا نېگىزلىك ئورتاق تونۇش بولۇشى، دۆلەتلەر بىلەن دۆلەتلەر، بولۇپمۇ ئىككى چوڭ دۆلەت ئۆزئارا تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشتا چوقۇم ئەمەل قىلىشقا تېگىشلىك ئەقەللىي چەك بولۇشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان. ئۇ يەنە ئامېرىكا چوقۇم خىتاينىڭ قىزىل سىزىقىغا ھۆرمەت قىلىشى ئۇنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى بىخەتەرلىكى ۋە تەرەققىيات مەنپەئەتىگە زىيان سېلىشنى توختىتىشى بولۇپمۇ تەيۋەن مەسىلىسىدە تەيۋەن مۇستەقىلچىلىرىنى قوللاشنى توختىتىشىنى تەلەپ قىلغان نۆۋەتتە ئامېرىكا باش ئەلچىسىنىڭ چىن گاڭغا قانداق جاۋاب بەرگەنلىكى شۇنداقلا ئىككى تەرەپنىڭ كونكرېت قانداق مەسىلىلەرنى سۆزلەشكەنلىكى مەلۇم ئەمەس خىتاي ئامېرىكىنىڭ سابىق ئاۋام پالاتا رەئىسى نەنسى پەلوسىنىڭ ئۆتكەن يىلى تەيۋەننى زىيارەت قىلىشىدىن كېيىن ئامېرىكا بىلەن رەسمىي ئالاقە قاناللىرىنى ئۈزۈپ تاشلىغان ئارقىدىن بۇ يىل ئىككىنچى ئايدا خىتاي جاسۇسلۇق ھاۋا شارىنىڭ ئامېرىكا ھاۋا بوشلۇقىغا كىرىشىدىن كېيىن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بلىنكېن خىتاي زىيارىتىنى

تەپسىلاتىدا بولسۇن.
ئامېرىكا بىخەتەرلىك ۋە نازارەتچىلىك كەسپىي تەتقىقات گۇرۇپپىسى، ئايپىۋىئېم، ئىككىنچى ماي شاڭخەي ساقچىلىرىنىڭ رەقەملىك سۇپىسىنىڭ بۇ شەھەرگە كەلگەن ئۇيغۇرلارنى بايقاش، ۋە ئۇيغۇر رايونىغا بارغان چەت ئەل مۇخبىرلىرىنى تەقىپ، نازارەت ئاستىغا ئالغانلىقىنى ئاشكارىلايدىغان تەكشۈرۈش دوكلاتىنى ئېلان قىلىپ، غۇلغۇلا قوزغىغان ئىدى. مەزكۇر دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، بۇ بايقاش سۈزۈشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يىگىرمە ئالتە خىل يۇمتال قېلىپىنىڭ پۈتۈن خىتايدا تەتبىقلىنىدىغانلىقىدىنمۇ دېرەك بېرىدىكەن. مۇتەخەسسىسلەر بولسا، خىتاينىڭ كىشىلەرنىڭ شەخسىي ئۇچۇر بىخەتەرلىكىگە ئېغىر تەھدىت يارىتىدىغان بۇ يۇقىرى تېخنىكىلىق نازارەت قېلىپىنىڭ دۇنياغا ئاپەت بولۇشىدىن ئاگاھلاندۇرماقتا. بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە مەلۇمات بېرىدۇ.
ئامېرىكا بىخەتەرلىك ۋە نازارەتچىلىك كەسپىي تەتقىقات گۇرۇپپىسى، ئاي پى ۋى ئېم، شاڭخەينىڭ چوڭ سانلىق مەلۇمات تۈرى ھەققىدە ئېلان قىلغان تەكشۈرۈش دوكلاتى ئارقىلىق ئاشكارىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئۈچىنچى ئايدا شاڭخەي، سۇڭجياڭ رايونىدىكى دائىرىلەر شاڭخەي، جويى تېخنىكا تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ ئۈچ يۈز ئون بەش مىڭ دوللار قىممىتىدىكى ساقچى چوڭ ساندان يۇمتال دېتال تۈرىگە ئېرىشكەنلىكىنى ئېلان قىلغان. سۇڭجياڭ بىر مىليون بەش يۈز مىڭدىن ئارتۇق ئاھالىسى بار شاڭخەيدىكى ئەڭ چوڭ رايونلارنىڭ بىرى. دوكلاتتا دېيىلىشىچە، سۇڭجياڭ ساقچىلىرى شاڭخەينىڭ كەڭ كۆلەملىك ساقچى سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى رەتلەش ئارقىلىق ئوخشىمىغان تۈردىكى كىشىلەر ھەمدە ۋەقەلەرگە ئاگاھلاندۇرۇش بېرىدىغان يىگىرمە ئالتە مودېل ياساۋاتقان بولۇپ، بۇ خىل مودېلنىڭ بىرى شاڭخەيگە كەلگەن ئۇيغۇرلارنى بايقاش بولۇپ، بۇ شەھەرگە كەلگەن ئۇيغۇرلارنى ئاپتوماتىك تېپىۋالالايدىكەن. ئىچكىرى خىتايغا كەلگەن ئۇيغۇرلار نەگىلا بارسا تەقىپ نازارەت ئاستىغا ئېلىنىدىكەن ۋە دائىم ساقچىلارنىڭ سوئال سوراقلىرىغا دۇچ كېلىدىكەن. بۇ تۈر ھازىرچە پەقەت سۇڭجياڭ رايونىغا قارىتىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئۇ شاڭخەيدىكى بارلىق ساقچى قىسىملىرىنىڭ رەقەملىك ئۆزگەرتىش ئۈچۈن سىناق ئەندىزىسى بولۇشنى مەقسەت قىلىدىكەن. شاڭخەي خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ شەھىرى بولۇپ، يىگىرمە بەش مىليون ئاھالىسى بار. دېمەك، خىتاينىڭ بۇ سىستېمىسى مۇۋەپپەقىيەت قازانسا، ئۇنى قالغان شەھەرلەرگىمۇ تەتبىقلايدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدىكەن. IPVM نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئاللىقاچان مەملىكەت مىقياسىدا سىن ئانالىز قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگە ئۇيغۇر ئاگاھلاندۇرۇش سىستېمىسى بار. ئامېرىكا بىخەتەرلىك ۋە نازارەتچىلىك كەسپىي تەتقىقات گۇرۇپپىسىنىڭ مەزكۇر تەكشۈرۈش دوكلاتىنى تەييارلىغان چارلىز رولېت، شاڭخەينىڭ سودا ئىقتىسادىي ۋە تېخنىكا ھەر جەھەتتىن تەرەققىي قىلغان چوڭ پورت، شۇنداقلا چەت ئەل مۇخبىرلىرى كۆپرەك شەھەر بولغانلىقى ئۈچۈن خىتاينىڭ ھەر تۈرلۈك يېڭى تېخنىكىلىرىنىڭ سىناق مەيدانى بولۇپ قالغانلىقىنى بىلدۈردى. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى.
شاڭخەي ساقچىلىرىنىڭ بۇ خىل ئىز قوغلاش نازارەت سىستېمىسى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى نىشانلىشىغا كەلسەك، بۇ خىل سىستېما دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىمۇ بار بولسىمۇ، لېكىن مەخسۇس بىر ئىرق ياكى ئېتنىك گۇرۇپپىنى ئايرىم نىشانلىغان ئەھۋال يوق. شاڭخەي ساقچى سىستېمىسىنىڭ باشقا ھېچقانداق مىللەتنى ئەمەس پەقەت ئۇيغۇرلارنى نىشانلاپ، سۈزۈپ تەقىپ قىلىشى بولسا ئىنتايىن ئېغىر ئىرقچىلىق خاراكتېرىگە ئىگە. بۇ يەنە بىر جەھەتتىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خىتايلارغا ئوخشىمىغان ھەر قانداق باشقا ئىرق ياكى ئېتنىك گۇرۇپپىنىمۇ شۇنداق ئايرىپ تەقىپ قىلىش ئېھتىمالى بارلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ تولىمۇ خەتەرلىك. كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىنىڭ خىتاي ئىشلىرى ئالىي تەتقىقاتچىسى مايا ۋاڭ ئەندىشىسىنى ئىپادىلەپ مۇنداق دېدى. The Uyghurs as a group are considered problematic by the Chinese police. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنى چاتاق چىقىرىدىغان بىر گۇرۇپپا دەپ ئايرىپ تەقىپ قىلماقتا. خىتاي ساقچىلىرى ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن كۆزىتىپ تەقىپكە ئۇچراپ كەلمەكتە. ئۇلار ئالاھىدە دىققەتنى مەركەزلەشتۈرىدىغان ئىنسانلار. خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتىمىز ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى دوكلات ئېلان قىلغىنىمىزدەك، ئۇيغۇرلار بۇ خىل تەقىپ سىستېمىسى ئاستىدا ئايرىم كاتېگورىيە بويىچە نىشانلىق تەقىپ قىلىنغانلىقى ئىسپاتلانغان. ئۇلار ئايروپىلان ياكى پويىز بېلەتلىرىنى ئالغاندا قاتتىق تەكشۈرۈلىدىغانلىقى. ئۇلارنىڭ مېھمانخانىلارنى تېپىشى ۋە تۇرۇشى مۈشكۈل بولۇشتەك بىر قاتار قىيىنچىلىققا يۈزلىنىشىنىڭ ئېغىرلاشقانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىل تەقىپ سىستېمىسىنى ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشنىڭ بىر خىل ۋاسىتىسى قىلىپ كەلگەن. That's how these systems empower the discrimination and persecution of Uyghurs.

بۇ مودېل تۈرى چەت ئەل مۇخبىرلىرى ئۇيغۇر رايونىغا بارىدىغان ئايروپىلان ياكى پويىزنىڭ بېلىتىنى زاكاز قىلغان ھامان ئاپتوماتىك بەلگە بېرىدىكەن. خىتايدىكى چەت ئەللىك مۇخبىرلار كۇلۇبىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلدىكى دوكلاتىدا ئۇيغۇر دىيارىنى زىيارەت قىلىشقا بېرىش ۋە ئۇ يەردىن دوكلات بېرىش ئالاھىدە قىيىن دېيىلگەن. ئۇلارنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئۇيغۇر دىيارىنى زىيارەت قىلغان ژۇرنالىستلارنىڭ سەكسەن سەككىز پىرسەنتى ئۆزلىرىنىڭ ساقچىلارنىڭ ئارقىسىغا كىرگەنلىكىنى، دائىم پۇقراچە كىيىنگەن ئەرلەر تەرىپىدىن نازارەت قىلىنغانلىقىنى بىلدۈرگەن. قىرىق تۆت كىشى ئۆزلىرىنىڭ زىيارىتىنىڭ بىۋاسىتە نازارەت قىلىنغانلىقى ۋە پاراكەندىچىلىككە ئۇچرىغانلىقىنى ئېيتقان. ئوتتۇز تۆت كىشى ئۇيغۇر دىيارىدا تارتقان سۈرەت، ياكى سىنالغۇ كۆرۈنۈشلىرى قاتارلىق سانلىق مەلۇماتلارنى ئۆچۈرۈۋېتىشكە مەجبۇرلانغان. چارلېس رولېت بۇ ئۇچۇرلارنىڭ ئاشكارىلىنىشىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى تەشۋىقاتىنىڭ يالغانلىقىنى ئاشكارىلاپ بەرگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ، مۇنداق دېدى. خىتاي ھۆكۈمىتى كىشىلەرنىڭ خۇشال ئۇسسۇل ئويناۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ، شىنجاڭدا ھەممە ئىشلار نورمال، كېلىپ ساياھەت قىلىڭلار دېگەن تەشۋىقاتنى قىلىۋاتقان بىر ۋاقىتتا، بىز بۇ شاڭخەي ساقچىلىرىنىڭ نازارەت سىستېمىسىنى ئېلان قىلدۇق بۇ دوكلاتىمىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەكرارلاپ كېلىۋاتقان شىنجاڭ ھەققىدىكى بايانلىرىنىڭ يالغانلىقىنى ئاشكارىلاپ بېرىدۇ ئەگەر راست خىتاي ئېيتقاندەك بولسا نېمە ئۈچۈن ئۇ جايغا بارغان چەت ئەل مۇخبىرلىرى نازارەت قىلىنىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چەت ئەل مۇخبىرلىرىنى كۆزىتىپ نىشانغا ئېلىشى ئۇنىڭ چەت ئەل ئاخباراتلىرىدىن ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى بۇ دوكلاتىمىزنىڭ ئەڭ مۇھىم نۇقتىسى بولۇپمۇ ئۇلار ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەقىقەتنىڭ ئاشكارىلىنىشىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلىدۇ. شۇڭا چەت ئەل مۇخبىرلىرىنى ئۆزىنىڭ مۇخبىرلىرىدەك كونترول قىلالمىسىمۇ، ئۇلارغا ئەگىشىش، ئۇلارغا تەھدىت سېلىپ، ئۇلارنىڭ خىزمىتى ۋە ھاياتىغا پاراكەندىچىلىك تۇغدۇرۇش ئارقىلىق توسقۇنلۇق قىلىپ كەلمەكتە.
So the biggest takeaway for me for this project is that the PRC government appears to be trying to cover up what's happening there. خەۋەردە چەت ئەل مۇخبىرلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا توسقۇنلۇققا ئۇچرىشىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكىگە تېلېگراف گېزىتىنىڭ مۇخبىرى ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى دوكلات بېرىش سەپىرىدە پۇقراچە كىيىنگەن ساقچىلارنىڭ ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلىكى ۋە جىسمانىي جەھەتتىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانلىقى، يەنى ساقچىلارنىڭ ئۇنىڭ يۈزىگە ئۇرغانلىقى مىسال ئېلىنغان.

ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلدىن باشلاپ ئالتە يىل BuzzFeed قاتارلىق چەت ئەل ئاخباراتلىرىنىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق مۇخبىرى بولۇپ ئىشلىگەن مېخا راجاگوپالان ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى يازدا ئۇيغۇر دىيارىنى زىيارەت قىلغاندىن كېيىنلا شۇ يىلى ئاۋغۇستتا خىتايدىن مەجبۇرىي چىقىرىۋېتىلگەنىدى. ئۇ ئۇيغۇر رايونىدا خىتاينىڭ مۇسۇلمان ئاز سانلىق مىللەتلەرنى كەڭ كۆلەمدە تۇتۇپ تۇرۇش لاگېرلىرىنى قۇرغانلىقى ھەققىدە تەييارلىغان تەكشۈرۈش دوكلاتى بىلەن ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى خەلقئارا

ئاشكارىلىنىشىچە، بۇ يىگىرمە ئالتە خىل مودېلنىڭ ئىشلىشى ئۈچۈن بۇ سىستېما شاڭخەينىڭ ساقچى بۇلۇت سۇپىسى بىلەن بىۋاسىتە ئۇلىنىدۇ. ئۇ خاسلاشتۇرۇلغان ئالىبابا بۇلۇتىدا ئىجرا بولىدۇ. شاڭخەينىڭ ئالىبابا ساقچى بۇلۇتىدا پەقەت سۇڭجاڭ رايونىلا ئەمەس، ئوتتۇز تۆت خىل سانلىق مەلۇماتنى زىيارەت قىلىشقا بولىدىكەن. ئۇلار چەت ئەللىكلەر توغرىسىدىكى ئاساسلىق ئۇچۇرلار، مېھمانخانا تەكشۈرۈش، كىرىش-چىقىش ئۇچۇرلىرى، تۆمۈر يول زاكاز ئۇچۇرى، پۇقرالار ئاۋىاتسىيە زاكاز ئۇچۇرى قاتارلىق كەڭ دائىرىلىك شەخسىي ئۇچۇرلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىكەن. ئالىبابا بۇلۇتى سىچۈەننىڭ چىڭداۋ، شەندۇڭ ۋە نىجاڭدا ساقچىلارغا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بۇلۇت تورىنى قۇرغانلىقىمۇ ئاشكارىلانغان. IPVM-نىڭ مۇخبىرى چارلىز روللىتتىن شاڭخەي ساقچىلىرىنىڭ بۇ نازارەت سىستېمىسىنى ئاشكارىلاش ئارقىلىق دۇنياغا قانداق سىگنال يەتكۈزۈشنى ئويلىغانلىقىنى سورىغىنىمىزدا مۇنداق دەپ جاۋاب بەردى. Yes, it's possible that the Chinese government exports this kind of system to other countries or. بۇ سىستېمىنى خىتاي باشقا دىكتاتور دۆلەتلەرگە، يەنى چەت ئەل ئاخباراتلىرىنى ياقتۇرمايدىغان ھۆكۈمەتلەرگە ئېكسپورت قىلىش ئېھتىمالى بار. ياكى ئۇلار خىتاينىڭ بۇ سىستېمىسىدىن ئۈلگە ئېلىپ، غەرب ئاخبارات مۇخبىرىنىڭ ئەھۋال ئىگىلىشىنى تېخىمۇ مۈشكۈللەشتۈرىدۇ. شۇنداقلا خىتاي ئۇلارغا دۈشمەن كۆرگەن ئېتنىك گۇرۇپپىلارنى باستۇرۇشنىڭ سىستېمىسى بىلەن تەمىنلەيدۇ. خەلقئارا جەمئىيەت بۇ مەسىلىنىڭ جىددىيىتىنى تونۇپ، ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىشى لازىم.
So this could make the lives of journalists trying to uncover human rights abuses all over the world a lot harder.
خەۋەردە تەكىتلىنىشىچە، كىشىلىك ھوقۇقنى كۆزىتىش تەشكىلاتى IPVM گە ئالىبابانىڭ بۇ ھەمكارلىقنى تاشلاپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كەڭ كۆلەملىك نازارەت قىلىش تۈرىنى قوللىماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش مەسئۇلىيىتى بارلىقىنى تەكىتلىگەن.

باشقا دۆلەتلەرگە ئېكسپورت قىلىنىشىدىن ئەندىشە قىلىمەن، چۈنكى، بىرىنچىدىن، ئىنسانلارنىڭ ئۆزى ھەققىدىكى شەخسىي ئۇچۇرلارنى مەخپىي تۇتۇش ھەققى ۋە ھوقۇقى بار. بۇ ھەق-ھوقۇق شۇكى، ھۆكۈمەتلەر پۇقرالارنىڭ بۇ خىل ئۇچۇرلىرىغا دۆلەت ئاپپاراتلىرىنىڭ كۈچى بىلەن ئېرىشىشكە توغرا كەلسە، بۇ ئۇچۇرنىڭ ئىگىسى بىلگەن ئەھۋالدا پەقەت مۇقەررەر بىر قانۇنىي ئاساسقا ئىگە بولۇش، سەۋەبى ئېنىق، ئالىدىغان ئۇچۇر ئىنتايىن تىپىك بولۇش، ئىشلىتىش ۋە ئۆچۈرۈش ۋاقتى ئېنىق بەلگىلەنگەن بولۇشتەك بىر قاتار شەرتلەر ئاستىدا بولغاندا، بۇ خەلقئارا ئۆلچەمگە لايىق ئىشلەنگەن بولىدۇ. مايا ۋاڭ سۆزىنى يەنە مۇنداق داۋام قىلدى. often don't meet the three criteria of necessity, proportionality and lawfulness. In many of these governments at the. ئەپسۇسكى، نۇرغۇن ھۆكۈمەتلەر بۇ خىل سىستېمىنى ئىمپورت قىلغىنىدا، بۇ شەرتلەرنىڭ ھېچقايسىسىغا رىئايە قىلمايدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە، خىتاي شىركەتلىرى ئىشلىگەن بۇ خىل سىستېمىلار ئىنتايىن ئەرزان ۋە ئىنتايىن كەڭرى. ئۇلار بۇ نازارەت قېلىپىنى خالىغانچە ئۆزلەشتۈرۈپ، ھۆكۈمەت كۈچىدىن پايدىلىنىپ، پۇقرالارنىڭ ئۇچۇر بىخەتەرلىكىگە ئېغىر ھالدا دەخلى-تەرۇز يەتكۈزەلەيدۇ. بۇنىڭ بىلەن يۇقىرى تېخنىكا ئارقىلىق ئىنسان ھەقلىرىگە دەخلى-تەرۇز قىلىش بارغانچە خەلقئارىلىشىدۇ. خىتاي شىركەتلىرىدىن باشقا يەنە ياپونىيە، ئىسرائىلىيە، ياۋروپا دۆلەتلىرىدىكى يۇمتال شىركەتلىرىنىڭمۇ بۇ خىل تەقىب سىستېمىلىرىنى ئىشلەۋاتقانلىقى مەلۇم. شۇڭا بىز بۇ خىل تەقىب سىستېمىسىنىڭ ئىنسانلارنىڭ ئۇچۇر بىخەتەرلىكىگە، يەنىمۇ زور تەھدىتلەرنى ئېلىپ كېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ۋە ئۇنى چەكلەيدىغان خەلقئارالىق بىر ئۆلچەمگە موھتاجمىز. گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت.

شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى، ناتونىڭ ئاسىيادىكى كېڭىيىش ھەرىكىتىدە كۆرۈلگەن ئەڭ يېڭى تەرەققىيات ئۇلارنىڭ ياپونىيەدە ۋاكالەتخانا ئېچىشقا تەييارلىنىشىدا ئەكس ئەتتى. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇنى ئۆزلىرىگە قارىتىلغان بىۋاسىتە تەھدىت دەپ نارازىلىق بىلدۈرۈۋاتقاندا، بۇ ساھە بىلەن تونۇشلۇق بولغان ھەر ساھە كىشىلىرى خىتاينىڭ كۈنسايىن ئېشىپ بېرىۋاتقان زومىگەرلىك تەبىئىتى بۇ خىل يېڭى يۈزلىنىشكە سەۋەب بولغان بىۋاسىتە ئامىل دەپ كۆرسەتتى. تۆۋەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى تەپسىلىي مەلۇماتلىرى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
غەرب دۇنياسىنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدىن كېلىدىغان تۈرلۈك تەھدىتلەرگە تاقابىل تۇرۇشىدىكى خەلقئارا ھەربىي ئىتتىپاقى بولغان شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى يەنى ناتو بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى تۆتىنچى ئاپرېلدا ۋاشىنگتون شەھىرىدە قۇرۇلغاندىن بۇيان ئامېرىكا، كانادا ۋە ياۋروپادىكى يىگىرمە توققۇز ئەزا مەملىكەتنىڭ ئۈچىنچى بىر مەملىكەتتىن كېلىدىغان ھەربىي ۋە خەۋپسىزلىك ساھەسىدىكى تەھلىكىلەردىن توسۇشتا ئىزچىل تۈردە ئاكتىپ رول ئويناپ كەلگەنلىكى مەلۇم. رويتېرس ئاگېنتلىقىنىڭ ئۈچىنچى مايدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، نېيتونىڭ پات يېقىندا ياپونىيەدە ئىشخانا ئاچىدىغانلىقى مەلۇم بولغاندىن كېيىن، ھەر قايسى مەملىكەتلەر بۇنىڭغا جىددىي مۇئامىلىدە بولۇپ، بۇ ئەھۋالنى نېيتونىڭ ئاسىيادىكى كېڭىيىش پائالىيىتىنىڭ رەسمىي بىر بالداق يۈكسىلىشى دەپ خۇلاسىلىدى. ئەمما بۇ مەسىلىگە بىرىنچى بولۇپ قارشى چىققۇچى تەبىئىي رەۋىشتە خىتاي ھۆكۈمىتى بولدى ھەمدە بۇنى خىتايغا بېسىم چۈشۈرۈش ئۇرۇنۇشى دەپ يەكۈنلىدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كانىيى بولغان يەر شارى ۋاقتى گېزىتى ئەينى ۋاقىتتىلا بۇ ھەقتە ئوبزور ئېلان قىلىپ، نېيتونىڭ ئاسىياغا كېڭىيىشكە ئۇرۇنۇشى شۈبھىسىزكى ئاسىيا رايونىنىڭ خەۋپسىزلىكىگە مالىمانچىلىق ئېلىپ كېلىدۇ، دەپ جاكارلىغان. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىكىنىڭ باياناتچىسى ماۋنىڭ بۇ ھەقتىكى مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا دۆلىتىمىز ئاسىيا ۋە تىنچ ئوكياننىڭ مۇقىملىقى، تىنچلىقى، ھەمكارلىقى ۋە گۈللىنىشى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىپ كېلىۋاتىدۇ. نېيتونىڭ ئاسىيانى مالىمان قىلىشىغا بىز قەتئىي قارشى تۇرىمىز، دېدى.

ئۇ بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، غەرب دۇنياسىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان ئالاقىسى ئىزچىل رەۋىشتە خىتاي باي بولسا دېموكراتىيەگە ۋە قانۇن بىلەن ئىدارە قىلىشقا يۈزلىنىدۇ دېگەن تەسەۋۋۇرنى ئاساس قىلغانلىقىنى، ئەمما خىتاي باي بولغاندىن كېيىنمۇ ئىزچىل تۈردە كاپىتالىزم ھالاك بولىدۇ، سوتسىيالىزم چوقۇم غەلىبە قازىنىدۇ دېگەن ئەقىدە بويىچە ئىش كۆرۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ئاقىۋەتتە بولسا باي بولغان خىتاينىڭ دۇنيانىڭ خوجىسىغا ئايلىنىپ ھاكىممۇتلەقلىق ۋە دىكتاتۇرا سىستېمىسىنى دۇنياغا كېڭەيتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى شەرھلەپ ئۆتتى. بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئوبرازلىق قىلىپ غەرب دۇنياسى ئۆتمۈشتە لەھەڭ بالىسىنى بېقىپ ئۇنىڭ دېلفىنغا ئايلىنىشنى ئارزۇ قىلغان ئىدى. بىز بېقىپ سەمرىتكەن بۇ لەھەڭ بالىسى ھازىر بارغانسېرى يوغىناپ دېلفىنگە ئەمەس، بەلكى زور بىر ئاق لەھەڭگە ئايلاندى، دېگەن. شۇنىڭدەك نۆۋەتتە ياپونىيەنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىكى گۈللىنىشى ۋە تەيۋەن ئارىلىنىڭ تىنچلىقتا مەۋجۇت بولۇشى ئۈچۈن خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ خەۋپكە ئايلىنىپ بولغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى. ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ خىلدىكى خىتاي زومىگەرلىكىدىن ئەندىشە قىلىش يۈزلىنىشى تەبىئىي ھالدا غەرب دۇنياسى ئۈچۈن ئورتاق خەۋپكە ئايلىنىۋاتقان خىتايغا تاقابىل تۇرۇشتا بەزى ئورتاق چارىلەرنى ئىشقا سېلىشتا ئەكس ئەتتى. بۇنداق ئەھۋالدا نەيتونىڭ ياپونىيەدە ئىشخانا ئېچىشىنى بۇ خىل يۈزلىنىشتىكى بىر مۇھىم قەدەم دېيىش مۇمكىن. ئەمما ۋاشىنگتون شەھىرىدىكى ئىستراتېگىيە ۋە خەلقئارا مۇناسىۋەت مەركىزىنىڭ خادىمى مايكىل گىرىننىڭ قارىشىچە، نەيتونى بىۋاسىتە ھالدا ئاسىياغا كېڭەيتىشتىن كۆرە، ئامېرىكا باشچىلىقىدىكى تۆت دۆلەت

قايسى بىرى ھۇجۇمغا ئۇچرىسا قالغانلار بۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ ئاسىيا تەۋەسىدە ھېچقاچان ناتوغا ئوخشاش بىر كوللېكتىپ بىخەتەرلىك مېخانىزمى ئورنىتىلىپ باقمىغان چۈنكى ئاسىيادىكى دۆلەتلەرنىڭ كۆپ قىسمى ئوتتۇرىسىدا ئورتاق ئىشەنچ مەۋجۇت بولۇپ باقمىغان قارايدىغان بولساق ياپونىيە بىلەن جەنۇبىي كورېيە بىردەك ئامېرىكا ئۈچۈن ئورتاق ھەمكارلىق ئوبيېكتلىرى بولسىمۇ بۇ ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدا ئەنئەنىۋى ۋە ھەقىقىي دوستلۇق يوق ھەمدە سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى قۇرۇلغان ناتونى ئېلىپ ئېيتساق، ئۇنىڭغا ئەزا بولغان دۆلەتلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى ئوتتۇرىسىدا بىر بىرىگە بولغان ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت ئېھتىياجى مەۋجۇت ئەمەس. يەنە كېلىپ بىزنىڭ ئاساسلىق ئىتتىپاقداشلىرىمىز بولۇۋاتقان ياۋروپادىكى بۇ دۆلەتلەرنىڭ كۆپ قىسمى ئامېرىكا بىلەن ئەمەس ئەكسىنچە خىتاي بىلەن بەكرەك ۋە قويۇقراق ئىقتىسادىي مۇئامىلە قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. نۆۋەتتىكى رېئاللىق ھازىر ئۇلارنى ئۇيقۇسىنى ئېچىشقا ئۈندىمەكتە. ياپونىيە كورېيە ۋە ئاۋسترالىيە بولسا خىتايغا ئەمەس ئامېرىكىغا كۆپرەك مەبلەغ سېلىۋاتىدۇ باشقا دۆلەت بىلەن سودا قىلىشنى مۇھەببەتلىشىشكە ئوخشاتساق مەبلەغ سېلىشنى تويلىشىشقا ئوخشىتىش مۇمكىن شۇڭا بۇ خىل مۇھەببەتلىشىش ھەرقاچان تۇراقسىز ۋە ئەھۋالغا قاراپ ئۆزگىرىشچان بولىدۇ نىكاھ بولسا ئۇنداق ئەمەس. ھالبۇكى خىتاي بىلەن بۇنچە قويۇق سودا ۋە تىجارەت مۇناسىۋىتىدە بولۇپ تۇرغۇلۇق بۇ دۆلەتلەرنىڭ ئاسىيادا ناتوغا ئوخشاش بىر كوللېكتىپ بىخەتەرلىك مېخانىزمى بەرپا قىلىپ چىقىشى ھەمدە خىتايغا تاقابىل تۇرۇشى رېئاللىقتىن بىراز يىراق. بۇنى ۋۇجۇدقا چىقارغان تەقدىردىمۇ ناتوغا ئەزا دۆلەتلەر بۇ سەۋەبتىن خىتاي بىلەن يامانلىشىپ قېلىشنى خالىماسلىقى مۇمكىن. بۇ خىل رېئاللىققا قارىتا پۇقرالار كۈچى تەشكىلاتىنىڭ رەئىسى، خىتاي ئۆكتىچى زىيالىيسى ياڭ جيەنلى سىياسىي ياكى ھەربىي ئىتتىپاقتىن كۆرە ئىقتىسادىي ئىتتىپاق ئورنىتىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئۆتكەن نەچچە ئون يىل مابەينىدە ئاسىيا قىتئەسىدىكى مەملىكەتلەر ئىقتىسادىي جەھەتتە خىتايغا، بىخەتەرلىك مەسىلىسىدە ئامېرىكىغا تايىنىش ئەندىزىسى بويىچە ئىش كۆرۈپ كەلگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، بۇ ئىككى دۆلەتكە ئۆزلىرىنىڭ تەقدىرىنى قىسمەن ھالدا ئامانەتكە قويۇپ كەلگەن. ئەمما كېيىنكى رېئاللىق خىتايغا بولغان ئامانەتنىڭ تولىمۇ ئىشەنچسىز بولغانلىقىنى كۆرسەتكەن. قارايدىغان بولساق، ئۇكرائىنا ئۇرۇشىدىن كېيىن ئىقتىسادىي ئامىلنىڭ دۇنيا تەرتىپىنى، بولۇپمۇ دېموكراتىيە دۇنياسىنى ئاستىن ئۈستۈن قىلىشقا يۈزلىنىۋاتقانلىقىنى بايقايمىز. بولۇپمۇ خىتاي بىلەن روسىيەنىڭ ئىتتىپاقداشلىقى يەنە كېلىپ ياۋروپانىڭ نېفىت، گاز ۋە ئاشلىققا روسىيەگە ئېغىر دەرىجىدە باغلىنىپ قالغانلىقى پۇتىننىڭ خورىكىنى بەكلا ئۆستۈرۈۋەتتى. ئەمدى شۇنى كۆرمەكتىمىزكى، خىتاينىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتە ئاسىيا دۆلەتلىرىنى ئۆزىگە قارىتىۋېلىشىمۇ شى جىنپىڭنىڭ خورىكىنى ئۆستۈرۈۋاتىدۇ. ئۇيغۇرلارنىڭ قىرغىن قىلىنىشىغىمۇ ئاسىيادىكى كۆپلىگەن ئىسلام دۆلەتلىرى سۈكۈت قىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭمۇ سەۋەبى يەنە شۇ خىتايغا ئىقتىسادىي جەھەتتىن باغلىنىپ قالغانلىقتىن باشقا نەرسە ئەمەس. نەتىجىدە ئۇزۇندىن بۇيان داۋام قىلىپ كەلگەن ئامېرىكا بىلەن ھەربىي مۇناسىۋەت، خىتاي بىلەن ئىقتىسادىي مۇناسىۋەت قۇرۇپ چىقساق مۇتلەق بىخەتەر بولىمىز دەيدىغان قاراشنىڭ ئەخمىقانە پىكىر ئىكەنلىكى ئايدىڭلىشىۋاتىدۇ. چۈنكى ئامېرىكا بۇ دۆلەتلەرنى قوغداشقا تىرىشسىمۇ خىتاينىڭ بۇ دۆلەتلەرگە قاراتقان ئىغۋاگەرچىلىكلىرى

شۇڭا ئامېرىكا بۇ رايوندا يېڭى بىر ئىقتىسادىي ناتو قۇرۇپ چىقسا، بۇ ھازىرقى رېئاللىققا ئەڭ مۇۋاپىق. ئاسىيا قىتئەسىدىكى بۇ خىل يېڭى ھەمكارلىق بىرلىكى مەسىلىسىدە مۇستەقىل سىياسىي ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن بۇنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، بۇ خىل يېڭى ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىقنىڭ قانداق نامدا ياكى قانداق شەكىلدە بارلىققا كېلىشى مۇھىم ئەمەس، مۇھىم بولغىنى ئۇنىڭ قاچان ۋە قانداق سۈرئەتتە ۋۇجۇدقا كېلىشى ھەمدە شۇ ئارقىلىق خىتاينىڭ رايون زومىگەرلىكىگە قارشى دۇنياۋى بىرلىك سەپ ھاسىل قىلىشتۇر. ناتونىڭ غايىسى ئەركىنلىكنى قوغداش، ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىن شەكىللەنگەن دۇنيا سىستېمىسىنى، يەنى قانۇنغا ئاساسەن، قۇرۇلغان بىر سىستېمىنى قوغداش. ھازىرقى خىتاينىڭ قىلىۋاتقىنى مەيلى تايۋەنگە بولسۇن ياكى ياپونىيەنىڭ سىنكاكۇ ئاراللىرىدا بولسۇن بۇ يەردە ئېلىپ بېرىۋاتقىنى تېررورلۇق. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەمدى بۇنىڭغا قارشى تۇرۇش ئۈچۈن ئامېرىكا ئاللىبۇرۇن مەسىلەن ھېلىقى بەش كۆز دەيدۇ خىتايلار ۋۇ يەن ليەنمېڭ دەيدۇ. بۇ ئېنىق مەقسەت خىتايغا قارشى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ يەردە مەيلى ناتو كېڭەيسۇن ياكى باشقىچە بىر بۇ يەردە قۇرۇلۇۋاتقان شەكىللىنىۋاتقاننىڭ ھەممىسى ناتونىڭكى پرىنسىپلىرى بىلەن غايىسى بىلەن ئوخشاش يەنى خىتايغا قارشى تۇرۇش شۇنىڭغا مېنىڭچە ئۇنىڭكى نېمە ئىسىم بىلەن قۇرۇلۇشى ئەمەس قانداق شەكىللىنىۋاتقىنى بۇ قانچىلىك يېقىندىن ھەمكارلىشىۋاتىدۇ بۇ مۇھىم مايكىل گىرننىڭ قارىشىچە، نېيتو شەكىلدىكى بىر كوللېكتىپنىڭ بارلىققا كېلىشىدە، ھازىر خىتاينىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان زومىگەرلىكى ۋە ئىغۋاگەرلىك قىلمىشلىرى تۈرتكىلىك رول ئويناۋاتقان بولۇپ، ماھىيەتتە خىتاي مۇشۇنداق بىر كوللېكتىپنى پەيدا بولۇشقا قىستاش ئۇرۇنۇشىدا بولۇۋاتقانلىقى مەلۇم. ناۋادا بۇ يېقىن ئارىدا ئەمەلگە ئاشسا، ئۇ ھالدا خىتاينىڭ قىلمىشلىرى ئۆز پۇتىغا ئۆزى پالتا چاپقانلىق بولۇپ چىقىدۇ. ئەمما يەنە بىر ياقتىن قارايدىغان بولساق تۆت دۆلەت ئىتتىپاقى يەنە كۆپلىگەن يوشۇرۇن ئارتۇقچىلىقلارغا ئىگە. ئەگەر خىتاي داۋاملىق ھالدا بىزنى قىستاۋەرسە، بۇ ئىتتىپاق تەبىئىي رەۋىشتە بىر يېڭى كوللېكتىپ بىخەتەرلىك مېخانىزمى بولۇپ شەكىللىنىدۇ. بۇ يېڭى ئىتتىپاق ئەڭ ياخشى تەمىن ئېتەلەيدىغان ئامىل دەل ئۇلار ئۈچۈن ئورتاق بولغان تاۋار مەنبەسىنى ئېچىشتۇر. گەرچە ھازىر خىتاي بار كۈچى بىلەن ئۆز ھەربىي قۇۋۋىتىنى راۋاجلاندۇرۇۋاتقان بولسىمۇ خىتاي ئوتتۇرا شەرقتىن كېلىدىغان ئېنېرگىيەگە زور دەرىجىدە بېقىنىپ قالغان ھازىر ئاز دېگەندىمۇ خىتايغا لازىملىق ئېنېرگىيەنىڭ يېرىمى دېڭىز يولى ئارقىلىق ئىمپورت قىلىنىۋاتىدۇ بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ئامېرىكا ياپونىيە ئاۋسترالىيە ھىندىستان دېڭىز ئارمىيەلىرىنىڭ تەۋەلىكىدىن ئۆتۈشكە توغرا كېلىدۇ ئەگەر بۇلار بىر ئىتتىپاق بولۇپ شۇنداقلا قىسماققا ئالسا خىتاي ئۈچۈن ئېنېرگىيە يولى بىراقلا كېسىلىدۇ ناۋادا خىتاي ھازىرقى پەيلىدىن يانماي بىزنى قىستايمەن دېسە شۇنىڭدەك ھەربىي ئىغۋاگەرچىلىكتىن ئۆزىنى تارتمىسا بۇ ئاقىۋەتنىڭ بارلىققا كېلىشىمۇ ئۇزۇنغا بارمايدۇ چۈنكى دېڭىز كونتروللۇقىدا ئامېرىكا ئاۋسترالىيە ۋە ياپونىيە راۋرۇس قۇدرەتكە ئىگە دوكتور ياڭ جيەنلىمۇ مۇشۇ خىلدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنى چەكلەش پىكرىنى قۇۋۋەتلەيدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، يېڭىدىن دۇنياغا كېلىشى زۆرۈر بولغان ئىقتىسادىي نېيتو ئۆزىنىڭ كۆپ قىرلىق رولى ئارقىلىق خىتاينى چەكلەشتە تېخىمۇ ئاكتىپ ۋە ئەمەلىي ئۈنۈمنى قولغا كەلتۈرەلەيدۇ. بىرىنچىدىن، بۇ ئىتتىپاق ناتونىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىكى قوغدىنىش مېخانىزمىغا دائىر پىرىنسىپلارنى ئىجرا قىلالايدۇ. بولۇپمۇ خىتاي ئىقتىسادىي كوزىر ئارقىلىق بىرەر ئاسىيا دۆلىتىنى بوزەك قىلماقچى بولسا، بۇ ئىتتىپاق بۇنىڭغا قارشى ئوتتۇرىغا چىقالايدۇ. ئىككىنچىدىن، ئىقتىسادىي ناتونىڭ تەبىئىي رەۋىشتە تۆت دۆلەت ئىتتىپاقىنىڭ ئىقتىسادىي بىخەتەرلىك مېخانىزمىنى قۇرۇپ چىقالايدۇ. ئەمما بۇنىڭدا بىر قاتار مەسىلىلەر بولۇپ، ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ بازار جەھەتتە خىتايغا تايىنىپ قېلىش ۋەزىيىتىنى ئۆزگەرتىش بۇنىڭدىكى ئەڭ چوڭ توسالغۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن مەزكۇر يېڭى ئىتتىپاق قىلالايدىغان ئىش بۇ توسالغۇلارنى تۈگىتەلەيدۇ. ئۇ بولسىمۇ ئاسىيا قىتئەسى ۋە دۇنيا ئۈچۈن يېڭى ئىقتىسادىي قۇدرەت مەركىزى بەرپا قىلىشتۇر. بۇ بولسا ئۇنىڭ ئۈچىنچى رولى بولۇپ قالىدۇ. تۆتىنچىدىن، بۇ قەدەملەر ئەمەلگە ئاشقاندا، ئىقتىسادىي ناتونىڭ تەبىئىيلا زالىملىق دەۋران سۈرگەن مۇھىتقا ئەركىنلىك ۋە دېموكراتىك نۇرىنى چاچىدۇ ھەمدە ئۇ جايدىكى خەلقلەرنى ئۆزىگە جەلپ قىلالايدۇ. خۇددى ھازىر ئامېرىكا دۇنيادىكى ھەممىلا كىشى تەلپۈنىدىغان بىر جاي بولۇپ قالغىنىدەك ۋەزىيەت يەنە بىر قېتىم شەكىللىنىدۇ.

ماندا دېگەن ۋاقتىدا ناتونىڭ قۇرۇلۇشىدىكى سەۋەبنى ئىزدىسەك، ئۇيغۇرغا بولىدىغان پايدىسىمۇ، مەنپەئەتىمۇ شۇ يەردىن چىقىدۇ. سوۋېت تېزدىنلا ئۆزىنىڭ كوممۇنىزم ئىدېئولوگىيەسى بىلەن شەرقىي ياۋروپاغا بېسىپ كىرىپ، ئۇ يەرگە دىكتاتورلۇق، كوممۇنىزم تېررورلۇقى بىلەن شەرقىي ياۋروپانى تا بىرىنچى سوغۇق ئۇرۇشى ئاياغلاشقىچە شۇلارنىڭكى تېررورلۇقىدا شەرقىي ياۋروپا خەلقى ئەركىنسىز ياشىدى. خۇددى كوممۇنىزمنىڭكى قىرىق توققۇزدىن كېيىن ئۇيغۇرلار ياشىغاندەك شۇ ھالەتتە ياشىدى. ناتو كۈچلىنىپ، كېڭىيىپ ئاسىياغا كېلىشى بۇ دەۋرنىڭ ۋە ئىنسانىيەتنىڭكى تەلىپى، ئەركىن دۇنيانىڭ تەلىپى. بۇنىڭ بىلەن قوشۇلۇپ، ئاسىياغا كەلگەندىن كېيىن، بىز ئۇيغۇرلار ئەمدى نەق شۇ ئەركىنلىك، باراۋەرلىك ئىزدەۋاتقان بىر مىللەت. شۇنىڭ ئۈچۈن ناتونىڭ پىرىنسىپى، بۇنىڭ قۇرۇلۇشتىكى مەقسەت نىشانى ئۇيغۇرنىڭ ھازىر ئىزدەۋاتقان ھەقلىق، ھۆرلۈك، ئەركىنلىك، باراۋەرلىك بىلەن ئۇيغۇن كېلىدۇ ھەم بىر نىشان. شۇنىڭ ئۈچۈن ماندا دېگەن ۋاقتىدا ناتونىڭ ئاسىياغا كېلىشى ئۇيغۇرنىڭكى ئارزۇيى بىلەن ناتونىڭ ئارزۇيى ئوخشاش بولغانلىقىدىن بىز شۇنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، بۇ كۆرەشنىڭ ئاخىرقى نەتىجىسىدە بىزمۇ ئەركىنلىككە ئېرىشىمىز. نۆۋەتتە ئاسىيا رايونىدا مۇشۇنداق بىر يېڭى ئىتتىپاقنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشى ھەققىدىكى تۈرلۈك مۇلاھىزىلەر ئارقىمۇئارقىدىن ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بولۇپ، ئاقسارايمۇ بۇ مەسىلىنى كۈن تەرتىپتىكى جىددىي مەسىلە قاتارىدا ئويلىشىۋاتقانلىقى مەلۇم. ئالتىنچى ماي كۈنى تۈركىيەنىڭ يېڭى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنت كاندىداتى كامال قىلىچدارئوغلى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا سۆز قىلىپ ئەگەر تۈركىيەنىڭ يېڭى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنتى بولۇپ سايلانسا تۈرك يىپەك يولى قۇرۇلۇشىنى يولغا قويىدىغانلىقى

ئۇ سۆزىدە، بىز تۈركىستاندىكى قان قېرىنداشلىرىمىزنى ئۆز تەقدىرىگە تاشلاپ قويمايمىز، دېگەن. بۇ ھەقتە ئەنقەرەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم ئىشلىگەن پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. تۈركىيەنىڭ يېڭى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنت نامزاتلىرىدىن بىرى، ئەڭ چوڭ ئۆكتىچى پارتىيە بولغان جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىنىڭ رەئىسى كامال قىلىچداروغلى 6 may kuni Uygur meselesi da söz kıldı. O sözü de Çin'e de sözüm olacak. Bu proje aynı zamanda Çin adına büyük bir fırsat teşkil edeceği için Türkistan'a uyguladıkları zulmü durdurmaları ön şartlarımızdan biri olacak. Xitay Türk İpek Yolu kuruluşuna qatnışaman dese, Türkistan'daki zulmünü toxtutishi şart. بىز ئۇ يەردىكى جېنىمىز ھەم قان قېرىنداشلىرىمىزنى ئۆز تەقدىرىگە تاشلاپ قويالمايمىز، دېدى. جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيىسىنىڭ رەئىسى كامال قىلىچداروغلى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى تۈرك يىپەك يولى ناملىق قۇرۇلۇش پىلانىنى ئېلان قىلدى. ئۇ بۇ قۇرۇلۇش پىلانى توغرىسىدا مەلۇمات بېرىپ مۇنداق دېدى. Açıklayacağım proje Türk devletinin gerçek manada Türk dünyası ile buluşma projesi. Ben bugün oturuğu koygan bu plan Türkiye'ni Türk dünyasına tutaştırılgan iş planıdır. Eğer biz hakimiyet beşiği kelsek tarihteki jipek yolunu kaytadan canlandırırız. Bu yol arkalık Türkiye'ni Xitayga tutaştırırız. Tez süretlik taş yolu bilen tümür yolunu yasayımız. Bu yol arkalık ئىراننىڭ تەبرىز ۋە تېھران شەھەرلىرى، تۈركمەنىستان پايتەختى ئاشخاباد، ئۆزبېكىستان پايتەختى تاشكەنت ۋە قازاقىستاننىڭ ئالمۇتا شەھەرلىرى تۇتاشتۇرۇلىدۇ، ئاندىن خىتايغا ئۇلىنىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى قېرىنداش دۆلەتلەر بىلەن تۈركىيەنى تۇتاشتۇرىمىز. تۈركىيە تۈرك دۇنياسىنىڭ دېڭىز يولىغا ئېچىلغان دەرۋازىسى بولىدۇ. بۇ ئىش پىلانى خىتاي ئۈچۈن پايدىلىق. لېكىن خىتاينىڭ تۈركىستاندىكى قېرىنداشلىرىمىزغا ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇمىنى توختىتىشى بىزنىڭ ئالدىنقى شەرتىمىز بولىدۇ. كەمال قىلىچداروغلۇنىڭ بۇ سۆزلىرى توغرىسىدا كۆز قارىشىنى ئىگىلەش ئۈچۈن بىز بۇ ئىش پىلانىنىڭ مۇھىم ئورتاقلىرىدىن بىرى بولغان ئىيى پارتىيەسىنىڭ turkiy millatlarga mas'ul muavin raisi Fahrettin yuqush Efendi'ni ziyorat qildik u o'z partiyasining nomidan ko'z qarashini bayon qilib mundoq dedi Valla gayet güzel, anlamlı. Zaten Millet İttifakı'nın ortaklaştığı bir mesele. Gerçekten hem Türk dünyası için çok önemli. Yani Türk dünyasının... Prezident namzatınız Kemal Kılıçdaroğlu oturuğu koygan bu iş planı ئالتە سىياسىي پارتىيەدىن تەشكىل تاپقان مىللەت ئىتتىپاقىنىڭ ئورتاق پىلانىدۇر. بۇ تۈرك يىپەك يولى قۇرۇلۇشى پىلانى تۈرك جۇمھۇرىيەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى قاتناش ۋە تىجارەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم. تۈركىيەنى خىتايغا تۇتاشتۇرىدىغان بۇ يىپەك يولىغا خىتايمۇ ئىشتىراك قىلىمەن دېسە، بىزنىڭ ئالدىنقى شەرتىمىز شۇكى، خىتاي يىپەك يولى بويىدا ياشاۋاتقان شەرقىي تۈركىستانلىقلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى توختىتىشى كېرەك. كەمال قىلىچداروغلۇنىڭ پىرېزىدېنتلىق سايلىمىغا بىر ھەپتە قالغاندا بۇنداق بايانات بېرىشىدىكى مەقسەت نېمە؟ بۇ ھەقتە ھاجەتتېپە ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى، ئىستراتېگىيە مۇتەخەسسىسى دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى بىلەن سۆھبەت ئېلىپ باردۇق. ئۇ مۇنداق دېدى. Cumhuriyet Halk Partisi müş Atatürk'ten kim? Türk dünyası yoki Uygurlar Şar Türkistan hakkında bir beyanı ilan kılgan emez. Hem de bu Uygur davası Şar Türkistan davasından jıraq turadı. Şununla bu da bu Cumhuriyet namzatı قىلىچداروغلۇنىڭ بۇنداق بىر گەپنى دېيىشى نۇرغۇن ئادەم ھەيران قالدى بۇنىڭغا مەن شۇنداق ئەمما بۇنىڭكى بەزى سەۋەبلىرى بولۇشى مۇمكىن دەپ ئويلايمەن بىرىنچىدىن مۇشۇ كېيىنكى بىر نەچچە يىلدىن بېرى مۇشۇ جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسى CHP بۇ پارتىيەنىڭ ئىچىدە بىر تۈرك دۇنياسى تەتقىقات كوردىناتور دېگەن بىر نەرسىنى قۇرغان. بۇ ئورگان ياخشى ئىشلەپ كېلىۋاتىدۇ. بۇ كوردىناتور بولغان كىشى، يەنى ھاسان كانبولات دېگەن كىشىمۇ بۇرۇن مۇشۇ ياۋراسىيا ئىستراتېگىيە تەتقىقات مەركىزىدىمۇ ئىشلىگەن. ئىككىنچىدىن، مۇشۇ سايلام بىلەن مۇناسىۋەتلىكمىكى دەپ ئويلايمەن. چۈنكى بۇندىن بىر قانچە كۈن ئەۋۋەل يەنە مۇشۇ جۇمھۇر رەئىس نامزاتى بولغان سىنان ئوغان شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى مەتبۇئاتتا ئاشۇ كۆپتۈرۈپ مۇبالىغە قىلغاندەك بىر مەسىلە ئەمەس ئۇنىڭغا سوتسىيال مېدىيادا بەك كۆپ تەنقىد بولۇپ كەتتى سىنان ئوغانغا شۇنىڭغا ئۇنىڭ تارتقۇزۇپ قويغان ئاۋازنى ئېلىش ئۈچۈنمۇ قىلغان بولۇشىمۇ مۇمكىن دەپ ئويلايمەن كامال قىلىچدارئوغلى پىرېزىدېنت بولۇپ سايلىنىپ قالسا ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلەرمۇ؟ دېگەن سوئالىمىزغا دوكتور ئەركىن ئەكرەم ئەپەندى مۇنداق جاۋاب بەردى. ئەگەر قىلىچدارئوغلى جۇمھۇ رەئىس بولۇپ سايلىنىپ قالسا بەلكىم ئۇيغۇر مەسىلىسى، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىگىمۇ بىر ئاز كۆڭۈل بۆلۈشى مۇمكىن. ھەمدە بۇ گەپنى دەپ، ئۇنىڭدىن كېيىن بۇنىڭغا ساھىب چىقماي قالسا، يەنە ئوخشاش تەنقىدلەرگە ئۇچرايدۇ دەپ ئويلايمەن. ئىككىنچىدىن، بۇ قىلىچدارئوغلۇنى قوللاۋاتقان ئالتە پارتىيىنىڭ ئىچىدە ئىيى پارتىيە بىلەن ماۋۇ كېلەچەك پارتىيەلەر، بۇلارمۇ شەرق تۈركىستان مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلگەن پارتىيەلەر. بىر نەچچە يىلدىن بېرى نۇرغۇن بەياننامىلەرنى ئېلان قىلدى، ئۇنىڭدىن كېيىن شەرق تۈركىستاندىكى زۇلۇم ھەققىندە دوكلاتلارنى ئېلان قىلدى. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ قىلىچدارئوغلۇنى قوللىغان پارتىيىنىڭكى بېسىمى بولسىمۇ، بەلكى بۇ مەسىلىنى، يەنى ئۇيغۇر مەسىلىسىنى، شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى كۈن تەرتىپكە ئەكىلىدۇ دەپ ئويلايمەن. تۈركىيەنى ئىدارە قىلىۋاتقان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى بىلەن ئىتتىپاقداش بولغان بۈيۈك بىرلىك پارتىيەسىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئالى كەسەر ئەپەندى كامال قىلىچدارئوغلىنىڭ ئۇيغۇرلار توغرىسىدا دېگەنلىرىدىن خۇرسەن بولغانلىقىنى ئۇچۇر ئارقىلىق بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى، كىم توغرا گەپ قىلسا ئۇنى قوللايمىز. بۇرۇندىن تارتىپ ئىزچىل ھالدا مۇشۇنداق دەپ كەلگەن بولسا نېمە دېگەن ياخشى بولاتتى؟

ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى تۈركىيە خەلقى كېيىنكى نۆۋەتلىك پىرېزىدېنت بىلەن پارلامېنت ئەزالىرىنى سايلاپ چىقىدۇ. ھازىرقى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغان، جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىنىڭ رەئىسى كامال قىلىچدارئوغلى، مەملىكەت پارتىيەسىنىڭ رەئىسى مۇھەررەم ئىنجە ۋە دوكتور سىنان ئوغان قاتارلىقلار پىرېزىدېنت نامزاتلىرى بولۇپ ئېلان قىلىنغانىدى. كامال قىلىچدارئوغلى پىرېزىدېنت رەجەپ تايىپ ئەردوغانغا قارشى بولغان مىللەت ئىتتىپاقى دەپ ئاتالغان ئالتە پارتىيە ئورتاق كۆرسەتكەن نامزاتتۇر. ئەگەردە ئۇ پىرېزىدېنت بولۇپ سايلانسا، ئۇنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان سىياسىتىنى قاتتىق ئەيىبلەش ئەيىبلىمەسلىكى ۋە ئۇنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ بېكىتىش بېكىتمەسلىكى ئۇيغۇرلار ۋە باشقىلار ئەڭ كۆڭۈل بۆلىدىغان بىر نۇقتىغا ئايلانماقتا. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

ئالتىنچى ماي كۈنى يەتمىش تۆت يېشىدا ئالەمدىن ئۆتتى. ئۇنىڭ ۋاپاتىغا بولغان تەزىيەنامىلەر ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا كەڭرى تارقالماقتا. مەھمۇد دەررايېف ھەققىدە توختالغان قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر سەنئەتكار زىيالىيلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى دەۋرىدىكى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى قازاقىستاندا قۇرۇلغان ئۇيغۇر تىياتىرى، يەنى ھازىرقى قۇددۇس خوجاميارىپ نامىدىكى ئۇيغۇر مۇزىكىلىق كومېدىيە تىياتىرىنىڭ

بۇنىڭغا بولۇپمۇ مىڭ توققۇز يۈز ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى ئۇيغۇر تىياتىرىنىڭ قۇرۇلۇشى چوڭ سەۋەب بولدى. ھازىر ئۇ قۇددۇس غوجامياروف نامىدىكى جۇمھۇرىيەتلىك دۆلەت ئاكادېمىيەلىك ئۇيغۇر مۇزىكىلىق كومېدىيە تىياتىرى دەپ ئاتىلىدۇ. شۇ ۋاقىتتىن بۇيان مەزكۇر تىياتىر كۆپلىگەن تالانتلىق ئارتىسلارنى تەربىيەلەپ چىقتى. ھازىر ئۇلارنىڭ ئىسمى پەقەت قازاقىستانغىلا ئەمەس، بەلكى ئوتتۇرا ئاسىيا ۋە دۇنياغىمۇ تونۇلدى. شۇلارنىڭ بىرى ھەزىل-كۈلكە ژانىرىنىڭ ئەڭ كۆزگە كۆرۈنگەن ۋەكىللىرىنىڭ بىرى، قازاقىستاننىڭ خىزمەت كۆرسەتكەن ئەربابى مەھمۇت دەرايېف ئالتىنچى ماي كۈنى يەتمىش تۆت يېشىدا ئالەمدىن ئۆتتى. بۇ ھەقتە مەلۇماتلار رۇسىيە ۋە قازاقىستاننىڭ ئاممىۋى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە، شۇنىڭدەك كۆپلىگەن ئىجتىمائىي تورلاردا ئېلان قىلىندى.

يەتتىنچى مايدا ئالمۇتا شەھىرىدە ئورۇنلاشقان قۇددۇس غوجامياروف نامىدىكى جۇمھۇرىيەتلىك دۆلەت ئاكادېمىيەلىك ئۇيغۇر مۇزىكىلىق كومېدىيە تىياتىرىدا مەھمۇت دەرايېف بىلەن خوشلىشىش مۇراسىمى بولۇپ ئۆتتى. ئۇنىڭدا سۆزگە چىققان ئۇيغۇر جەمئىيەتلىك بىرلەشمىلەر، تىياتىر ۋەكىللىرى، زىيالىيلار ۋە باشقىلار مەرھۇمنىڭ ئۇيغۇر مىللىي سەنئىتىگە قوشقان تۆھپىسىنى يۇقىرى باھالىدى ۋە ئۇنىڭ ئىنسانىي پەزىلەتلىرىنى ئالاھىدە تەكىتلىدى. مەھمۇت دەرايېفنىڭ كۆپ يىللىق سەپدىشى، قازاقىستاندا خىزمەت كۆرسەتكەن ئارتىسى رەيھانگۈل مەخپىروۋا خانىم ئوتتۇز يىل ماباينىدا ھەزىل-كۈلكە ماھىرلىرى مەھمۇت دەرايېف ۋە رۇقىيەم ساتتاروۋا بىلەن تەبەسسۇم ھەزىل-كۈلكە پروگراممىسىدا بىللە ئىشلەپ كەلگەنلىكىنى، بۇ پروگراممىنىڭ بولۇپمۇ ئوتتۇرا ئاسىيا ئۇيغۇرلىرى ئارىسىدا داڭقى چىققانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى. ئىككىمىز شەرقىي تۈركىستانغا ئالتە يەتتە قېتىم باردۇق. خەلقىمىزنىڭ ئالقىشلىرىغا سازاۋەر بولدۇق. ماھمۇتجان بىلەن سپېكتاكىللاردىمۇ بىللە تولا ئوينىغان ۋاقىتلىرىمىز بولغان. پەرىلەر غوۋغىسى، ئافرىكىلىق كۈيوغۇل، كېلىنلەر قوزغىلىڭىدىمۇ بىللە ئوينىدۇق. ماھمۇت ناھايىتى كەمتەر، مېھرىبان ئىنسان ئىدى. ئۇ ئۆزى مىنىياتيۇرلارنى يازاتتى. رۇقىيەم ئىككىمىزنى مىجەزىمىزنى ياخشى بىلگىنى ئۈچۈن بىزگە لايىق ئوبرازلارنى يارىتىپ بېرەتتى. مەخمۇتجاننىڭ يېقىندا ئەتىۋارى يوق پېنسىيونېر ناملىق كىتابى سەھنىگە چىقتى. ئەپسۇس، مەخمۇت ئۇنى كىتابنى كۆرەلمىدى، چۈنكى سالامەتلىكى يار بەرمىدى، بارالمىدى تىياتىرغا. بىر خۇشال بولىدىغان يېرىمىز، مەخمۇت قازاقىستانغا خىزمەت كۆرسەتكەن سەنئەت ئەربابى دېگەن ئاتاققا ئىگە بولدى. بىز مەخمۇتجان بىلەن نۇرغۇن مىنىاتيۇرىلارنى بىللە ئوينىدۇق. مەسىلەن، باشقا كەلگەندە باتۇر، پاڭلا، تورت چاتىقى، شۇنداق قازانغا شۇنداق چۆمۈچ، ئالتۇن بېلىق، ئۆزىنىڭ قەلىمىگە مەنسۇپ مىنىاتيۇرىلار بار بۇ يەردە. ماھمۇتجاننىڭ ئارمانلىرى كۆپ ئىدى. ماھمۇتجاندەكلەر كۈندە تۇغۇلىۋەرمەيدۇ راستلىقىنى ئېيتقاندا. ئۇ بىزنىڭ يوق بىر مۆجىزە بولغان ئادەم. بىز ھېچقاچان ئۇنى ئۇنتۇمايمىز ئەلۋەتتە. رەيھانگۈل مەخپىروۋا، مەھمۇت دارايېف ئوخشاش ياش تالانتلارنىڭمۇ ئۆسۈپ كېلىۋاتقانلىقىنى، باشقىمۇ ياش سەنئەتكارلارنىڭ تەربىيەلەشنىڭ بۈگۈنكى كۈندە مۇھىم مەسىلىلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى. قۇددۇس خوجامياروف نامىدىكى جۇمھۇرىيەتلىك دۆلەت ئاكادېمىيەلىك ئۇيغۇر مۇزىكىلىق كومېدىيە تىياتىرىنىڭ سابىق رېژىسسورى ياقۇپجان شەمىيېف ئەپەندى مەھمۇت دارايېفنىڭ ۋاپاتىنىڭ پۈتكۈل قازاقىستان ئۇيغۇر مىللىي سەنئىتى ئۈچۈن چوڭ يوقىتىش بولغانلىقىنى، ئۇنىڭ سەھنە سەنئىتىنىڭ بىر قاتار يېڭىلىقلىرىنى يارىتىشتا چوڭ ئاكتىپلىق كۆرسەتكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇ مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش ئۈچىنچى يىلى ئالمۇتىدا قۇرۇلغان، مىڭلىغان مۇخلىسلىرىنىڭ مەغرۇرلىنىشىغا ئايلانغان ياشلىق ئانسامبىلىدا ئۇزۇن يىللار داۋامىدا بىللە ئىشلىگەنلىكىنى، مەرھۇمنىڭ ئۇيغۇرنىڭ كۆپلىگەن مىللىي چالغۇ ئەسۋابلىرىدا ئويناش قابىلىيىتىگە ئىگە بولغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. ئۇ مۇنداق دېدى. ئۇنداق ھۈنەرنى كېيىن سپېكتاكىللاردىمۇ بىز خېلى پايدىلانغانىدۇق. ھەممىسى ئويلايدۇ، ئەرتىس خەق دېگەن ئىقتىساد تەرەپتىن بايىراق كېلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن كىيىم-كېچەكلىرى ھەممىسى ئۈستۈن، شۇنداق چىرايلىق دەپ. مەن ئەمدى شۇنچە يىل ئىشلەپ تىياتىردا ماخمۇت بىلەن بىللە يۈرۈپ بىلىمەنغۇ. ھاياتى ناھايىتى قىينىلىپ كەلگەن بالىلارنىڭ بىرسى ئۇ. چۈنكى ئىككى بالىسى بار، كىۋارتىرا تۇردى، شۇنىڭغا ئۇ ئاقچە تىياتىر بېرىۋاتقان مائاش يەتمەيدۇ. ئىككى ئىشنى، ئۈچ ئىشنى قىلىمەن دېسىمۇ شۇنىڭغا مۇمكىنچىلىك بولماي قالدى-دە. بۇ ئۆمرىدە مەن باي بولدۇم، ۋاي مېنىڭ ھەممە نېمەم يېتەرلىك دېگەن بالىلارنىڭ بىرسى ئەمەس. قىيىن ۋاقىتلار بولدى-دە. بالىلارنى كۆتەردى، ئوقۇتتى ئۇلارنى. ھازىرقى زاماندا ئۆزۈڭلار بىلسىلەر ناھايتى قىيىنغۇ ئۇنى. ئەرتىس بولغاندىكىن بىز ھەممىمىز ئوپتىمىست بولىمىز، بىراق سەھنىدە ئۇنى ھېچكىم كۆرسەتمەيدۇ. ئەمدى بىز ئەرتىس بولغاندىكىن ئۆزىمىزگە قارايمىز راس، ئۆزىمىزنى تاشلىمايمىز. كىم كېلىۋاتىدۇ دېسە ئەرتىس كېلىۋاتىدۇ دەيدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ماھمۇتلا، مېنىڭ كەسىپداشلىرىم ھەممىسى شۇ تەرەپتىن ناھايىتى ئۆزىگە قارايدىغان ئادەم بىز. ماھمۇت دارايېف بۇ ھاياتتىن كەتتى، بىراق ئۇ بىزنىڭ ئېسىمىزدە ئەلبەتتە قالىدۇ ئاغىنىمىز. ياقۇپجان شەمىيېف ھازىر يەرلىك ھۆكۈمەت دەرىجىسىدە مەرھۇمنىڭ ئىسمىنى تۇغۇلغان يۇرتىدىكى كوچىلارنىڭ بىرىگە ياكى بولمىسا مەدەنىيەت كۇلۇبىغا قويۇش مەسىلىسىنىڭ مۇھاكىمە قىلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. ساتىرىك يازغۇچى ۋە ژۇرنالىست، قازاقىستان يازغۇچىلار ئىتتىپاقىنىڭ ئەزاسى شاۋكەت نەزەروف ئەپەندى ئۇيغۇر مىللىي تىياتىرىدا درامىچىلىق سەنئىتىنىڭ خېلى تەرەققىي ئەتكەنلىكىنى، ئەمما ئومۇمەن ئۇيغۇر دراماتورگىيەسى ساھەسى ھەققىدە سۆز قىلغاندا ئۇنىڭ كۆپچىلىكنى ئويلاندۇرۇشقا مەجبۇر قىلىدىغان مەسىلە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. ئۇ قازاقىستاندىكى ئۇيغۇر مىللىي دراماتورگىيەسىنى رەيھانگۈل مەخپىروۋا، رۇقىيەم ساتتاروۋا ۋە مەھمۇد دارايېف ئوخشاش قازاقىستاننىڭ داڭلىق ئارتىسلىرىسىز تەسەۋۋۇر قىلالمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. شاۋكەت نەزەروف مۇنداق دېدى. مەھمۇت ئاكا پۈتكۈل ئاڭلىق ھاياتىنى تېئاتىر سەنئىتىگە بېغىشلىغان ئىنسان. بىزدە بىر سىرلىق، سەككىز قىرلىق دېگەن گەپ بار. مېنىڭچە بۇ ئىبارە نەق شۇ مەھمۇت ئاكىدەك ئىنسانلارغا قارىتا ئېيتىلغان دەپ ئويلايمەن. تەرجىمە ئەسەرلەرنى ئېيتمىغاننىڭ ئۆزىدە ئۇ سەھنىمىزدە ئونلىغان مىللىي قەھرىمانلىرىمىزنىڭ ئوبرازلىرىنى گەۋدىلەندۈردى. ماھمۇت ئاكا تراگېدىيەلىك يەنى پاجىئەلىك روللارنىمۇ، كومېدىيەلىك روللارنىمۇ بابىغا يەتكۈزۈپ ئوينايدىغان ئىقتىدارغا ئىگە ئەرتىس ئىدى. ئۇ بىر قويۇلۇم جەريانىدا تاماشىبىننى ھەم يىغلىتىپ، ھەم كۈلدۈرەلەيدىغان قابىلىيەت ئىگىسى بولغان. ئەمدى ئۇنىڭ كومېدىيە ژانىرىدىكى تۇتقان ئورنى تامامەن باشقا دۇنيا. ۋە مەن يۇقىرىدا ئىسمىنى ئاتىغان كەسىپداشلىرى بىلەن سەھنىگە چىقىشى بىلەن تېخى بىر ئېغىز گەپ ئېيتماي تۇرۇپ تاماشىبىنلارنىڭ گۈلدۈراس چاۋاكلىرىغا كۆمۈلۈپ قالاتتى. بىزدە كەڭ ئاممىبابلىققا ئايلانغان تەبەسسۇم ھەزىل-كۈلكە كېچىلىكى تاماشىبىنلارنىڭ سېغىنىپ، تەشنالىق بىلەن كۈتىدىغان پىروگراممىسىغا ئايلىنىشىدا مانا شۇ ئۈچ خەلق سۆيگەن ئەرتىسلىرىمىزنىڭ تۆھپىسى بىباھا. مەن ئېپىزود يازغۇچىسى سۈپىتىم بىلەن بۇ ئۈچ قېرىندىشىم بىلەن يېقىندىن ئارىلىشىشقا توغرا كەلدى. ئارىدا تالاي ئىشلار ئۆتتى. سىر ئەمەس، ئىجادىي دەتالاشلارمۇ بولدى. ھەرھالدا تەبەسسۇمنى خەلق سۆيگەن پروگراممىغا ئايلاندۇرۇشتا ئۆزىمىزنىڭ بىر كىشىلىك بۇرچىمىزنى ئادا قىلدۇق دەپ ئېيتالايمەن. ئىگىلىشىمىزچە، مەھمۇد دەرايېف مەرۇپ ئوغلى مىڭ توققۇز يۈز قىرىق توققۇزىنچى يىلى بىرىنچى مايدا ھازىرقى ئالمۇتا ۋىلايىتىنىڭ ئۇيغۇر ناھىيەسىگە قاراشلىق چوڭ ئاقسۇ يېزىسىدا دۇنياغا كەلگەن. ئوتتۇرا مەكتەپنى، ئاندىن ئۇيغۇر تېئاتىرىدىكى ئېسترادا مەركىزىدە بىلىم ئالغان. ئۇ مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش بىرىنچى يىلدىن تارتىپ ئۇيغۇر تىياتىرىدا ئىشلىگەن. مەھمۇت دەرايېف يۈزدىن ئوشۇق ئېتۇدلارنى يېزىپ چىققان. ئۇنىڭ ئەسەرلىرى تاماشىبىنلار ئارىسىدا چوڭ ئىنكاس قوزغىغان. ھازىر ئۇيغۇر تىياتىرىدا داڭلىق سەنئەتكار، كۈلكە ماھىرى مەھمۇت دەرايېفنىڭ ئىزىنى بېسىپ كېلىۋاتقان مۇھىدىن ۋارىسوف، ساھىبە نورۇزوۋا، ئۈمىد قاسىموف قاتارلىق تالانتلىق ياش ئارتىسلار يېتىلىپ چىقماقتا.